بۈگۈنكى بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشىمىزنىڭ پروگرام رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن شادىيە سىلەر ئۈچۈن خىزمەتتە. ئالدى بىلەن دىققىتىڭلارغا بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتىگە دائىر سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي مەلۇماتلار، شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز.

قېنى ئەمسە دىققىتىڭلار ئالدى بىلەن ئۆز مۇخبىرىمىز ئويغارنىڭ تەييارلىشىدىكى كۈندىلىك مۇھىم خەۋەرلەردە بولسۇن. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئۇنداقتا بۈگۈنكى رادىيو پروگراممىسىنى. ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر!
ئامېرىكا خىتاي ئىستراتېگىيىلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتى تورىدىكى مەخسۇس خەۋەرگە ئاساسلانغاندا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئوتتۇزىنچى كۈنى ئامېرىكا خىتاي ئىستراتېگىيىلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتىدا ئېچىلغان بىر ئىسپات ئاڭلاش يىغىنىدا خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ يەر شارى ئۇچۇر بوشلۇقى شەكىللەندۈرۈش ئىستراتېگىيىسى ھەققىدە مۇنازىرە بولغان بۇ مۇنازىرىگە ئاۋام پالاتا ئەزالىرىدىن مايك گالاگېر ۋە راجا كرىشنامورسى قاتارلىقلار قاتنىشىپ پىكىر بايان قىلغان ئۇلار خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ تىك توك قاتارلىق ئىجتىمائىي تاراتقۇ ۋاسىتىلىرىدىن پايدىلىنىپ ئامېرىكا خەلقىنىڭ مەنپەئەتىگە زىيانلىق ھەرىكەتلەرنى ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقى بولۇپمۇ ئامېرىكىنىڭ دېموكراتىك سىستېمىسىدىن پايدىلىنىپ ئامېرىكا جامائەت پىكرىنى ئۆزگەرتىشكە بەكرەك كۈچىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان شۇنداقلا بۇنىڭ ئالدىنى ئېلىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئاۋسترالىيە ئىستراتېگىيىلىك سىياسەت تەتقىقات ئىنستىتۇتىدىن جون گارناۋۇت خۇدسون ئىنستىتۇتىدىن دوكتور مېلس يۇ ۋە ئەركىنلىك سارىيىدىن ياكيۇ ۋاڭ يىغىنغا قاتنىشىپ گۇۋاھلىق بەرگەن يېقىندا ئاۋسترالىيە ئىستراتېگىيىلىك سىياسەت تەتقىقات ئىنستىتۇتى چەت ئەللىك تور چولپانلىرىنىڭ خىتاينىڭ تەشۋىقات سىستېمىسىدىكى رولى ناملىق بىر دوكلات ئېلان قىلغان بۇ دوكلاتتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىر قىسىم ئاتالمىش تور چولپانلىرىنى ئۆزىنىڭ رەزىل تەشۋىقاتى ئۈچۈن قوللانغانلىقى ھەققىدە تەپسىلىي ئۇچۇر بەرگەن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە ئۆتكۈزۈلگەن بۈگۈنكى ئىسپات ئاڭلاش يىغىنىدا ئاۋسترالىيە ئىستراتېگىيىلىك سىياسەت تەتقىقات ئىنستىتۇتىدىن جون گارناۋۇت چەت ئەللىك تور چولپانلىرىنىڭ خىتاينىڭ تەشۋىقات سىستېمىسىدىكى رولى ھەققىدە يىغىن ئەھلىگە گۇۋاھلىق بەرگەن. خىتايدىكى بالىلار، ياشانغانلار ئارىسىدا شىددەت بىلەن تارقىلىشقا باشلىغان سىرلىق بىر نەپەس يولى يۇقۇملۇق كېسىلى ئامېرىكىنىڭ ئوھايو ۋە ماسساچيۇسېتس شتاتىدا بايقالغان. ئامېرىكىنىڭ ھەپتىلىك خەۋەرلەر تورىنىڭ بىرىنچى دېكابىر كۈنىدىكى خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا، ئوھايو شتاتىدا بالىلار ئۆپكە ياللۇغىغا گىرىپتار بولغان، يەنى نەپەس يولى كېسەللىكلىرى بۇ شتاتتا تارقالغان. بۇ ئۇچۇر ئوھايو شتاتىدىكى سەھىيە تارماقلىرى تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغان. ماسساچيۇسېتس شتاتىدىمۇ بۇ خىل ئەھۋالنىڭ كۆرۈلگەنلىكى توغرىسىدا خەۋەرلەر بولسىمۇ، لېكىن ئەمەلدارلار بۇ ئەھۋاللارنىڭ پەسىل خاراكتېرلىك يۇقۇملىنىش بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى ئېيتقان. ئوھايو شتاتى ۋارېن ناھىيەلىك سەھىيە تارماقلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، پەيشەنبە كۈنىگە قەدەر ئۈچ ياشتىن ئون تۆت ياشقىچە بولغان بالىلار ئارىسىدا ئۆپكە ياللۇغىغا گىرىپتار بولغانلار بىر يۈز قىرىق بەش بولۇپ، ئوھايو سەھىيە مىنىستىرلىقىنىڭ ئېنىقلىمىسىغا ئاساسلانغاندا، بۇ بىر يۇقۇملۇق كېسەللىك ئىكەن. مەزكۇر خەۋەردە دېيىلىشىچە، خىتايدىكى بالىلار ۋە ياشانغانلار ئارىسىدا تارقالغان نەپەس يولى يۇقۇملۇق كېسىلىنىڭ شىددەت بىلەن تارقىلىشى، بولۇپمۇ خىتاي سەھىيە تارماقلىرىنىڭ بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارنى خەلقئارا جەمئىيەت بىلەن يېتەرلىك ئورتاقلاشماسلىقى ئۈچ يىل بۇرۇنقى كورونا ۋىرۇسىغا ئوخشاش ۋىرۇسنىڭ يامراپ كېتىش ئەندىشىسىنى پەيدا قىلماقتا ئىكەن. دەۋر گېزىتىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق چەت ئەل ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ ئۆپكە ياللۇغى ياكى تارقىلىشچان زۇكام توغرىسىدا خەۋەر بېرىشىگە يول قويمىغان. خىتاي سەھىيە تارماقلىرى ۋە دۆلەت ئىچىدىكى تاراتقۇلارنىڭمۇ بۇ يۇقۇم توغرىسىدا خەۋەر بېرىشى چەكلەنگەن. ئامېرىكا ھەربىي ئىشلار خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا بۈگۈن جۇمھۇرىيەتچى كېڭەش پالاتا ئەزالىرىدىن ماركو رۇبىئو سېنس ۋەنس رېك سكات ۋە توممى تۇبېرۋىل قاتارلىقلار پىرېزىدېنت بايدېنغا خەت ئەۋەتىپ خىتايدا تارقالغان بۇ ۋىرۇس توغرىسىدا ئېنىق ۋە تەپسىلىي ئۇچۇرغا ئېرىشمىگىچە خىتايغا ساياھەت چەكلىمىسى قويۇشنى تەلەپ قىلغان جۇمھۇرىيەتچىلەر پارتىيىسىنىڭ كېڭەش پالاتا ئەزالىرى پرېزىدېنت بايدېنغا مۇنداق دەپ يازغان نامەلۇم نەپەس يولى كېسەللىكلىرى خىتايدا تارقالغانلىقى ئۈچۈن بىز سىزنى ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى ساياھەتنى دەرھال چەكلەشكە چاقىرىمىز ئەكرەم كېرەمنىڭ ئامېرىكىنىڭ ھەپتىلىك خەۋەرلىرى تورىدا ئون ئىككىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى ئېلان قىلغان مەخسۇس ماقالىسىدە

ماقالىدە مۇنداق دېيىلگەن خىتاي شىركەتلىرى ھۆكۈمەتنىڭ كۈچلۈك قوللىشى بىلەن مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى بەدىلىگە يېشىل ئېنېرگىيەدە داۋاملىق باشلامچى بولۇۋاتىدۇ خىتايدىكى ئوتتۇزدىن ئارتۇق شىركەت مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق دەپ قارا تىزىملىككە كىرگۈزۈلدى كىلىمات ئۆزگىرىشىگە كۆڭۈل بۆلىدىغان رەھبەرلەر مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن ئالاقىسى يوق پاكىز ئېنېرگىيەنى تەۋسىيە قىلىشنى تەلەپ قىلىشى كېرەك ماقالىنىڭ ئاخىرىدا كىشىلىك ھوقۇق بىلەن كىلىمات ئۆزگىرىشى ئوتتۇرىسىدا سودا بولماسلىقى كېرەكلىكى كىلىمات ھەمكارلىقى بىلەن كىشىلىك ھوقۇقنى قوللاش ئوتتۇرىسىدا توقۇنۇش بولمايدىغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن بولۇپمۇ خىتاي دىكتاتورى شى جىنپىڭ ۋە ئۇنىڭ ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدە ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقان مەزگىلدە مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنىڭ كىلىمات دىپلوماتىيىسى ۋە سۆھبىتىدە كەم بولسا بولمايدىغان مەسىلە ئىكەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەن خەلق تورىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئوتتۇزىنچى كۈنىدىكى خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا، ئون بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنى بېيجىڭدا تۇنجى نۆۋەتلىك خىتاي خەلقئارا تەمىنلەش زەنجىرىنى ئىلگىرى سۈرۈش كۆرگەزمىسىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمى ۋە دۇنيا تەمىنلەش زەنجىرىدە يېڭىلىق يارىتىش تەرەققىيات يىغىنى ئېچىلغان. خىتاي باش مىنىستىرى لى چياڭ بۇ يىغىندا سۆز قىلىپ يۇقىرى ئۈنۈملۈك كەسىپ زەنجىرى تەمىنات زەنجىرىنى تەڭ بەرپا قىلىش بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى ھەمكارلىقىنى داۋاملىق ئالغا سىلجىتىش ھەر دۆلەتنىڭ ئۆز ئالدىغا سودا ئايرىمچىلىقى قىلىش ۋە خەلقئارا مال تەمىنلەش زەنجىرىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىشىغا قارشى تۇرۇش كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن

خىتاي ماللىرىغا بولغان بېقىندىلىقىنى ئازايتىش ئارقىلىق مەجبۇرىي ئەمگەك ماللىرىنى ئىمپورت قىلىشتىن ساقلىنىشقا تىرىشىپ كېلىۋاتقان ئىدى. ئاقساراي تورىنىڭ ئون بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە يەتتىنچى كۈنىدىكى مەخسۇس خەۋىرىگە قارىغاندا، ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن شۇ كۈنى ئاقساراينىڭ يېڭى تەمىنلەش زەنجىرىنى ياخشىلاش ۋە مال باھاسىنى تۆۋەنلىتىش ئۈچۈن كېڭەش يىغىنى چاقىرغان. بايدېن يەنە ھىندى تىنچ ئوكياندىكى ئون ئۈچ دۆلەت بىلەن يېڭى كېلىشىم تۈزگەن بولۇپ بۇ كېلىشىم ئارقىلىق تەمىنلەش زەنجىرىدىكى توسالغۇلارنى ھەل قىلىشنى مەقسەت قىلىدىكەن جو بايدېننىڭ تەمىنلەش زەنجىرىنى ياخشىلاش ۋە مال باھاسىنى تۆۋەنلىتىش ئۈچۈن كېڭەش چاقىرغاندىن كېيىنلا بېيجىڭدا تۇنجى نۆۋەتلىك خىتاي خەلقئارا تەمىنلەش زەنجىرىنى ئىلگىرى سۈرۈش مۇنبىرىنىڭ ئېچىلىشى ھەر ساھە كىشىلىرىنىڭ دىققىتىنى قوزغىغانلىقى بىلىنمەكتە

ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز نۆۋەتتىكى ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتى، شۇنداقلا دۇنيا ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدا ئۇيغۇرلارغا ئائىت مەسىلىلەر تېما قىلىنغان مۇھىم خەۋەر ۋە ئۇچۇرلار توغرىسىدا يېڭى مەلۇماتلاردىن سىلەرنى خەۋەردار قىلىدۇ.

تاغىسىنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالىنى دۇنياغا ئاشكارىلىغاندىن كېيىن، خىتاي تەرەپ بۇ ھەقتە ئېغىز ئېچىشقا مەجبۇر بولۇپ، ئۇنىڭغا تاغىسىنىڭ ئون نەچچە يىللىق كېسىۋېتىلگەنلىكىنى بىلدۈرگەن، لېكىن كېسىلىش سەۋەبى ھەققىدە مەلۇمات بەرمىگەن ئىدى. مۇخبىرىمىزنىڭ ئالاقىدار ساقچى ئورگانلىرىغا ئېلىپ بارغان تېلېفون زىيارەتلىرى داۋامىدا ئالىم ئابدۇكېرىمنىڭ قانۇنسىز ئۇچۇرلارنى كۆرۈش قاتارلىق باھانىلەر بىلەن كېسىۋېتىلگەنلىكى ئاشكارىلاندى. تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
نۆۋەت تۈركىيەدە ياشاۋاتقان يىگىرمە ياشلىق ئوقۇغۇچى نەفىسە ئوغۇزنىڭ تۆت خىل تىلدىكى باياناتى ئىجتىمائىي ۋە رەسمىي ئاخباراتلاردا ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن خىتاي تەرەپ نەفىسەنىڭ سوئاللىرىغا ئىنكاس قايتۇرۇشقا مەجبۇر بولغان.
شۇنىڭ بىلەن خىتاي ئېمېيلىمگە جاۋاب بەردى. ئۇ جاۋاب بېرىپ بىز سىز بىز سەن بىلەن ئالاقىلىشىمەن دەپ جاۋاب بەردى ئاندىن كىن تېلېفون قىلدى ئۇ تېلېفوندا نېمە دەپ باشتىن بىز بىلەن ئالاقىلاشمىدىڭلار بىز تۇرساق دۆلىتىڭلار تۇرۇپ دېگەنتى ئۇنداق بولسا بولىدۇ سىلەردىن خەۋەر ساقلايلى تاغامنىڭ ئەھۋالىنى دەپ بە ماڭا نېمە دەپ تۈرمىدە قانچە يىلنىڭ ياقى تۈرمىدە دەپ سورىغان بولدۇق ئاندىن كىن بولىدۇ مەن سىلەرگە خەۋەر قىلىمىز دەپ شۇنداق چىرايلىق گەپ قىلىپ ئاندىن كىن ئاشتاخ باشتا ئاشتاخ قىلدى ئەمدى بىرنېمىلەرنى تولداساڭلار مانچىلىك خو خوڭباۋ بېرىمىز ئۇ بۇ دېگەندەك تەكلىپلىرىمۇ بولدى ئۇلارنى بىز قۇلاق ئاسمىدۇق ئۇلارغا لېكىن ھەر كۈنى تېلېفون قىلىپ تۇردۇق ئەھۋالى قانداق نېمە ئىش قىلىۋاتىسىلەر دەپ ئۇ كونسۇلدىكى ئادەممۇ ۋاي مەن ئۈرۈمچىگە بار ئۈرۈمچىگە بارىدۇ دەپ ئاشۇ بىز بىلەن بىزگە تېلېفون قىلغان ئادەم ئۈرۈمچىگە كەتتى مۇشۇلارنى سۈرۈشتۈرگىنى كەتتى دېدى لېكىن ھېچقانداق خەۋەر ئالالمىدۇق ئۈچ ئايدەك ساقلىدۇق نەپىسەگە دەسلەپتە ئالداش پوزىتسىيەسىنى تۇتقان ئەلچىخانا ئۈچ ئايدىن كېيىن ئالىم ئابدۇكېرىمنىڭ تۈرمىدە جازا ئۆتەۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ۋە نەپىسەگە ئۆزلىرىنى قايتا ئىزدىمەسلىكنى ئېيتىپ تېلېفوننى قوپاللىق بىلەن قويۇۋەتكەن كېسىم يىلىنى ئون نەچچە يىل دەپ مۈجمەل ئۇقتۇرغان كېسىلىش سەۋەبى ھەققىدە بولسا ھېچقانداق مەلۇمات بەرمىگەن ئۈچ ئاي ساقلاپ ئانىڭدىن كېيىن ئاخىرىدا بىر تېلېفون قىلساق ئالماي ئاندىن كېيىن ئۆزى تېلېفون قىلىپ شۇ تاغاڭ ئون نەچچە يىل كېسىلىپ كېتىپتۇ ئۇنىڭدىن باشقا خەۋىرىمىز يوق بىزنى بۇنىڭدىن كېيىن بىزگە تېلېفون قىلما دەپ تېلېفوننى يۈزىمىزگە قويۇۋەتتى ئانىڭدىن كېيىن مەن دېگەندەك يەنە قايتا ھەرىكەتلىنىشقا باشلىغان بولدۇم مەن نەپىسەنىڭ ئىلگىرىكى باياناتلىرىدا تىلغا ئېلىنىشىچە بۇ يىل ئوتتۇز بەش ياشقا كىرگەن تاغىسى ئالىم ئابدۇكېرىم ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى سەككىزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە يەتتىنچى كۈنى ئۈرۈمچىدىكى ئولتۇرۇشلۇق ئورنى تەۋە بولغان باخۇلياڭ ساقچىخانىسى تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنغان

ئىجتىمائىي ۋە سىياسىي مەسىلىلەردىن ئۆزىنى تارتىپ تۇرىدىغان ئېھتىياتچان كىشىلەردىن بولۇپ ئۇ ئاساسەن تۇرمۇش ۋە خىزمەت ھەلەكچىلىكى بىلەن ئۆتكەن ئىكەن نەفىسانىڭ غەيرىي رەسمىي مەنبەلەردىن يەنە ئۇقۇشىچە ئالىم ئابدۇكېرىم كورلا تۈرمىسىدە جازا ئۆتەۋاتقان بولۇپ دۆلەت بىخەتەرلىكىگە خەۋپ يەتكۈزۈش بىلەن ئەيىبلىنىپ ئون يەتتە يىللىق كېسىۋېتىلگەن دېيىلىشىچە نەفىسا ئوغۇز ئەھۋالنى خەلقئارا ئاخباراتلارغا ئاشكارىلىغاندىن كېيىن ئۇلارنىڭ يۇرتى پەيزاۋات مىشادىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرى يەرلىك ساقچى خادىملىرى تەرىپىدىن سوراققا تارتىلغان ۋە بەلگىلىك ئاۋارىچىلىككە ئۇچرىغان بىز ئالىم ئابدۇكېرىمنىڭ كېسىلىش سەۋەبىنى ئايدىڭلاشتۇرۇش ئۈچۈن پەيزىۋاتتىكى مىشا ساقچىخانىسىدىن مەلۇمات سورىدۇق.
ھە بۇ مانا پەيزىۋاتنىڭ مىشا ساقچىخانىسىمۇ؟ قانچە ئادەم نۆۋەتتە تۇرۇۋاتىسىلەر؟ تۆت بەشىمىز جىبەن تۇرۇۋاتىمىز بۇ نېمىلەرگە دىققەت قىلىۋاتىسىلەر ھازىر ئاساسلىق شۇ ئاشۇ ئىشىكتىن چىگەندىن كېيىن ماۋۇ پۈتۈن كىيىمنى باشتىن ئاخىرغىچە قولىمىزدا تەكشۈرۈپ ئانىڭدىن كېيىنلىك ئەسۋابتا تەكشۈرۈپ ئالاھىدە مۇنداق كۆز كۆرمىغان ئېلپىتىدىن بارمۇ يوقمۇ شۇنىڭغا دىققەت قىلغاچ ئەمىسە كەنت ساقچىلىرىدىن بىرنى تېلېفونغا چاقىرىپ بېرىڭ

قانچە كىشى بارلىقىنى سورىغىنىمىزدا ئون نەچچە كىشى دەپ جاۋاب بېرىش بىلەن بىرلىكتە بۇلاردىن بىرىنىڭ ئالىم ئابدۇكېرىم ئىكەنلىكىنى ئاشكارىلىدى
ئارىلاشقان. ئالىمنىڭ كېسىلگەندە يىگىرمە بەش ياشلاردا ئىكەنلىكىنى بايان قىلغان بۇ خادىم ئۇنىڭ تۇتۇلۇش سەۋەبلىرىدىن بىرىنىڭ قانۇنسىز ئۇچۇرلارنى كۆرۈش ئىكەنلىكىنى ئاشكارىلىدى.
شۇ قانۇنسىز دىنىي زاتلار بىلەن ئارىلىشىپ نېمە ئىش قىپتىكەن؟ قانداق بىر خاتالىق ئۆتكۈزۈپتىكەن؟ نېمە دېگەنلىك كۆرۈپتىكەن؟ كېتىدىغان دېگەن. قانۇنسىز لېنتا كۆرگەن، يەنى قانۇنسىز ئۇچۇرلارنى كۆرگەن.
ئۇنىڭ دېيىشىچە، قالايمىقان كىشىلەر بىلەن تېلېفونلىشىش ۋە قانۇنسىز دىنىي زاتلار بىلەن ھەمسۆھبەتتە بولۇشمۇ ئۇنىڭ جازاسىنى ئېغىرلاشتۇرغان سەۋەبلەر ئىكەن.
باشقىنىڭمۇ تەسىرى بولىدۇ ئۆزىنىڭمۇ تەسىرى بولىدۇ نۆۋەتتە ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئاخبارات كەسپىدە ئوقۇۋاتقان نەفىسە ئوغۇز تاغىسىنىڭ يۇقىرىقى تۇتۇلۇش سەۋەبلىرى ھەققىدە مۇنۇلارنى بايان قىلدى ئىزدەپ سوراپ تېلېفون قىلىپ تۇتۇلغان سەۋەبلىرىنىمۇ بىلىپسىلە ئەمدى ئۇ سەۋەبلەرنىڭ ھېچقاچان رەسمىي بىر گۇناھ قىلغان يا بولمىسا تۈرمىگە كىرگىدەك بىر خاتالىق يا بولمىسا گۇناھ ئەمەس ئىكەنلىكىنى بىلىمىز ھەممىمىز ئۇنىڭ دېيىشىچە بۇ يالغۇز ئالىم ئابدۇكېرىمنىڭلا ئەمەس لاگېر ۋە تۈرمىلەردە يېتىۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ مۇتلەق كۆپىنچىسىنىڭ تۇتۇلۇش سەۋەبلىرىدۇر بۇ يەنە ئەينى ۋاقىتتا بۇ تۇتقۇننىڭ ھەقىقىي سەۋەبىنى يەنى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى يوشۇرۇشنىڭ بىر ۋاسىتىسىدۇر ھەممە ئادەم دېگۈدەك شۇنداق سەۋەبلەر بىلەن شۇنداق سەۋەبلەر بىلەن ئۈستىنى يېپىپ قويغان ئەمدى خىتاي شۇڭا تاغامنىڭ ئەركىنلىكى ئۈچۈن دېگەندەك قولىمىزدىن كەلگەن ھەممە ئىشنى قىلىشقا بىز ھەر ۋاقىت تەييار ئىلگىرىكى ئېنىقلاشلىرىمىزدىن مەلۇم بولۇشىچە ئۈرۈمچى ۋە بېيجىڭدىن تۇتقۇن قىلىنغان ئۇيغۇرلارنىڭ كۆپىنچىسى ئۆز يۇرتلىرىغا ئاپىرىلىپ سوتلانغان ياكى سوت ھۆكمى ئۆز يۇرتىدىكى ئائىلىسى ۋە ئۇرۇق تۇغقانلىرىغا يەتكۈزۈلگەن مەلۇم بولۇشىچە مەزكۇر خادىمنىڭ يۇقىرىقى بايانلىرى ئەنە شۇ سوت ھۆكمىنى ئۇرۇق تۇغقانلىرىغا تاپشۇرۇش جەريانىدا ئېسىدە قالغانلىرى بولۇپ سوت ھۆكمىدە ئېنىق يەنە نېمىلەرنىڭ دېيىلگەنلىكى ھازىرچە مەلۇم ئەمەس
پاكىستاننىڭ راۋالپىندى شەھىرىدە ياشاۋاتقان مۇھەممەد تۇرسۇننىڭ مۇساپىرلىق ھاياتى ئون ئۈچ يېشىدا باشلانغان ئۇ خىتاي زۇلۇمى سەۋەبلىك بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش ئالتىنچى يىلى ئائىلىسى بىلەن يەركەندىن يوشۇرۇنچە ئايرىلىپ ئافغانىستانغا كۆچۈپ چىققان ۋە ئۆزىنىڭ ئۇزۇنغا سوزۇلغان مۇساپىرلىق ھاياتىنى باشلىغان ھالبۇكى، بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلنىڭ ئاخىرى سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى ئارمىيەسى ئافغانىستانغا تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىپ بېسىپ كىرگەندە مۇھەممەد تۇرسۇن ئاكا ئۇرۇش ئوتى قاپلىغان ئافغانىستاندىن يەنە بىر قېتىم مۇساپىر بولۇپ پاكىستانغا كۆچۈشكە مەجبۇر بولغان شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ پاكىستاندا ئائىلىسىنى راۋاجلاندۇرۇپ يەتتە پەرزەنتلىك يىگىرمە بەش نەۋرىلىك بىر ئاقساقال بوۋايغا ئايلانغان مۇھەممەد تۇرسۇن ئاكا ئەمدىلىكتە پاكىستاننىڭ قانۇنسىز كۆچمەنلەرگە زەربە بېرىش ھەرىكىتىدە پۈتۈن جەمەتى بويىچە ئۈچىنچى نۆۋەت قايتىدىن سۈرگۈن قىلىنىش تەقدىرىگە دۇچ كەلمەكتە. ئۇ ئۆز جەمەتىنىڭ مۇساپىرلىق تەقدىرى تۆتىنچى ئەۋلادقا ئۇلاشقىنىدا ئۆز قىسمەتلىرىنى رادىيومىز ئارقىلىق دۇنياغا ئاڭلاتتى. تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز گۈلچېھرەدىن مۇھەممەد تۇرسۇن ئاكىنىڭ ئۈچ ئەۋلادقا سوزۇلغان مۇساپىرلىق ھېكايىسىنى ئاڭلايسىلەر.
ئۇيغۇر ئېلىگە چېگرىداش ئافغانىستان، پاكىستان قاتارلىق دۆلەتلەر تارىختىن بېرى خىتاينىڭ زۇلۇملىرىدىن قاچقان ئۇيغۇرلار ئۈچۈن مۇساپىر ماكانى بولۇپ كەلگەن جايلار ھېسابلىنىدۇ. پاكىستاندا ئوخشىمىغان دەۋرلەردە ۋەتەن يۇرتلىرىنى تەرك ئېتىپ كېچىپ كەلگەن ئۇيغۇر ئائىلىلىرى بىر قەدەر زىچ ئولتۇراقلاشقان راۋالپىندى دېگەن بىر جاي بار. ئۇلارنىڭ بەزىلىرى ئاتمىشىنچى يىللاردىن باشلاپ قەشقەر، يەكەن قاتارلىق جايلاردىن كۆچۈپ چىققان ئۇيغۇرلار بولسا، يەنە بەزىلىرى ئافغانىستاندىكى ئۇرۇش ۋە قالايمىقانچىلىقلاردىن قېچىپ، يۇرتلۇقلىرىنى پاناھ تارتىپ، بۇ جايغا كېلىپ تۇرۇپ قالغان ئۇيغۇرلاردۇر. بۇ جايدىكى مەھەللىلەردە يىگىرمىدەك ئۇيغۇر ئائىلىسى، پاكىستاندا بىرىنچى نويابىر باشلانغان، قانۇنسىز كۆچمەنلەرگە زەربە بېرىش ھەرىكىتىدە قولىدا ھېچقانداق دۆلەتنىڭ پاسپورتى ياكى سالاھىيىتى بولمىغانلىقى سەۋەبىدىن پاكىستاندىن قوغلىنىش گىردابىدا تۇرماقتا. خەلقئارالىق ئاخباراتلارنىڭ بېسىمى ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ ياردىمىدە نۆۋەتتە بۇ ئۇيغۇر ئائىلىلىرىنىڭ پاكىستاندا قانۇنلۇق تۇرۇش ۋاقتى ئالتە ئاي ئۇزارتىلغان بولسىمۇ، بۇ ئۇيغۇر ئائىلىلىرىدىكى يۈزگە يېقىن كىشىنىڭ تەقدىرىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى يەنىلا قاراڭغۇ. بۇ ئۇيغۇر ئائىلىنىڭ بىرى يەكەنلىك مۇھەممەد تۇرسۇننىڭ ئائىلىسىدۇر. مۇھەممەد تۇرسۇننىڭ ھېكايە قىلىشىچە ئۇ يەكەن شامالباغ يېزىسىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئۈچىنچى يىلى خېلى ھاللىق بىر دېھقان ئائىلىسىدە دۇنياغا كەلگەن. مەدەنىيەت زور ئىنقىلابى دەۋرىدە ئۇنىڭ دادىسى سىدىق خىتايلار تەرىپىدىن باي دېھقان پومېشچىك دەپ قالپاق كىيدۈرۈلۈپ زەربە نىشانى قىلىنغان.

يەكەندىن ئوغۇلتەبىتتىن ئاغۇنساغلىدىن پامىرلىدىن ساغلىدىن شۇنداق چۈشۈپ بەرگەندىكىن تۆۋەنگە چۈشكەندىكىن بار بەدەخشان ئافغانىستاننىڭ بەدەخشان يېقىنكى رايى قەشەدىنلا ساقلاپ چىققان. بۇ چاغدا مۇھەممەد تۇرسۇن ئەمدىلا ئون ئۈچ ياشتا بولۇپ پامىر تاغلىرىدىن ھالقىپ قارلىق شىۋىرغانلىق كېچىلەردە ئۆڭكۈرنى ئۆي تاشنى ياستۇق قىلىپ قىرىق بەش كېچە كۈندۈز ئاجايىپ مۈشكۈل يوللارنى بېسىپ ئۆتۈپ

قاشلىرىنى بوسۇرۇپ قويۇپ ئەشەدىن كەينىگە كەپتىكەن. تەپەككۇر قىلىپ ماشىنىدىن مېڭىپتىكەن، شۇ يېقىن ياقاي بەدەخشانغا ئۆزىنى يەتكۈزۈپ ئەشەدىن ئۇل شەھىرىگە كېلىۋاپتىكەن. مۇھەممەد تۇرسۇن ئافغانىستاننىڭ مۇھىتىغا ئەمدىلا ماسلىشىپ، سەيپۇڭلۇق ھۈنىرىمۇ خېلى كامالەتكە يېتىپ، يۇرتلۇقىنىڭ ئۆزىگە ئوخشاش ئۇيغۇرلۇقىنى ساقلاپ چوڭ بولغان چىرايلىق بىر قىزى بىلەن ئۆي ئوچاقلىق بولۇپ، ئەمدىلا يېڭى دادا بولغىنىدا سوۋېت قوشۇنلىرى ئافغانىستانغا ھۇجۇم قىلىپ كىرگەن.

ئۇ قۇچىقىدىكى بالىسى، ئايالى ۋە ئاتا-ئانىلىرى بىلەن پاكىستانغا قېچىپ كېلىپ ئولتۇراقلاشقاندىن كېيىن، ئافغانىستاندا ئۆگەنگەن تىككۈچىلىك ھۈنىرى بىلەن جان بېقىپ كەلگەن.
ئوتتۇز ئىككى يىل بولدى بىزگە. ئوتتۇز ئىككى يىل. قانداق ياشايسىلەر ئۇ يەردە؟ بەك مۇڭلۇق قىلىۋاتىمەن. قىزلار چوڭ بولدى، ئۆزىمىزنىڭ ئۆيىنى بەردۇق. يىگىرمە بەش نەۋرەم بار. كېيىن بىر مەھەللىدە مۇشۇ يېقىندا. ئەمدى بۇ بىر قانچە قېتىملىق كۆچۈش بۇ ھاياتىڭلاردا نېمە ئۆگەتكەن بولدى؟

يەكەندىكى ئۇرۇق-تۇغقان قېرىنداشلىرى بىلەن خەۋەرلىشەلمەي، مۇساپىرلىق دەردىدە ياشاپ ئۆلۈپ كەتكەن بولۇپ، مۇھەممەت تۇرسۇن بۇنىڭدىن ناھايىتى ئېچىنىدىكەن. شەرقىي تۈركىستاندىن ئايرىلىپ چىققاندىكىن ئەمدى مۇساپىر. ئېلان بەلەن مۇساپىر. سەن نەلىك، سېنىڭ ۋەتىنىڭ نە دېسە نېمە دەپ جاۋاب بېرىلا.
شەرقىي تۈركىستان، يەكەنلىكنىڭ دادام ئاتا-بوۋىلىرىممۇ دەپ ھەممىسى يەكەنلىك. نەگە كۆرسەم يۈرىكىم شەرقىي تۈركىستان ئەمدى. ھازىر تامامىنى ئەمدى. نەسىھەت ئاڭلايدىغان نەرسىلەر.

ئۇ ئاتا-ئانىسىنى سېغىنىش ئىچىدە ئەسلىگىنىدە دادىسىنىڭ چىدامچانلىقى، يۇرتى يەكەننىڭ ئاۋاتلىقى، گۈزەللىكىنى چوڭقۇر سېغىنىش بىلەن سۆزلەپ بېرىشلىرى يادىغا يەتسە، ئانىسىنىڭ ئوخشىتىپ ئەتكەن تاماقلىرىنىڭ مەززىلىك ھىدى، مۇڭلۇق ئاھاڭدا ئېيتىپ بېرىدىغان خەلق ناخشىلىرى ئېسىگە كېلىدىكەن.

مۇقام يۇرتى، ئۇيغۇر سەئىدىيە خانلىقىنىڭ پايتەختى بولغان يەكەندە تۇغۇلۇپ، بالىلىق ۋە ئۆسمۈرلۈكىنى يەكەننىڭ مەشرەپلىرىدە ئۆتكۈزگەن مۇھەممەت تۇرسۇن ئۇ مۇساپىرلىق دەردلىرىنى دۇتار بىلەن مۇڭ قىلىدىكەن. كىمدىن ئۆگەندىلا دۇتار چېلىشنى مۇھەممەت تۇرسۇنكا؟
دۇتارنى يەكەندە ئاشۇ.

يەتتە پەرزەنتلىك، يىگىرمە بەش نەۋرىلىك بىر بوۋايغا ئايلانغان مۇھەممەت تۇرسۇن ئەمدىلىكتە ئۈچىنچى قېتىم جان ساقلاش قايغۇسىدا قالغان بولسىمۇ، ئۇ بىر قانچە قېتىملىق كۆچۈشنىڭ ئۆزىگە ئوخشاش مۇساپىر ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ھايات قېلىش چارىسى ئىكەنلىكىنى ئېيتىدۇ. ئىش تاس بولاۋاتىدۇ ئەمىسە. ئەۋلادلارنى بولۇ ئويلايمىز. بالىلىرىمىزنى مەكتەپلەردە ئوقۇتۇۋاتىمىز، شەخسىي مەكتەپلەردە ئوقۇيدۇ. مەكتەپلەرگە ئالمايدۇ بۇلارنى، قولۇڭدا بىنەسە كىملىكىڭمۇ يوقكەن دەپ. چىداسىنا جاپانى ۋە بالىلىرىمىز خاتىرىسى بولسا. قىينىلىپ قالدى. مۇھەممەت تۇرسۇن مەيلى نەگىلا مۇساپىر بولسۇن، ھەممىنى تاشلاپ ماڭسىمۇ، دادىسىنىڭ يەكەندىن كىيىپ كەلگەن بادام دوپپىسى، بىر تەسۋىسى، ئانىسىنىڭ جەينامىزىنى، ساقلاپ كەلگەن بولۇپ، يەكەننى، ئۇيغۇرلۇق كىملىكىنى پۈتۈن ۋۇجۇدى، قەلبى بىلەن ياشىتىپ كەلمەكتە. بىزنىڭ ئائىلىمىزنىڭ ئىچىدە ھەر قانداق گەپلەشسەك بىز ئۇيغۇرچە گەپلىشىمىز خالىسا. ئۆرپ ئادىتىمىز ئۇيغۇر. ئانا تىل ئۆگىنىۋاتامدۇ نەۋرىلەرمۇ؟ تىلمۇ ئۆيدە ئۆگىنىۋاتىدۇ. ۋەتەندە بوۋاتقان ئەھۋاللارنى نەدىن ئاڭلايسىلەر؟ قانداق خەۋەردار بولىسىلەر؟ ئەھۋاللىرىنى مانا شۇ نېمىدىن، رادىيودىن يا تېلېۋىزىيوندىن مانا شۇ نەرسىلەردىن ئاڭلايمىز ئەمدى.

ئون ئالتىنچى نۆۋەتلىك BDT ئاز سانلىقلار مۇنبىرىنىڭ بىرىنچى دېكابىردىكى يىغىنىدا خىتاي ۋەكىللىرى ئۆزلىرى تەربىيەلەپ ئېلىپ كەلگەن بىر نەپەر ئۇيغۇر ئايالنى سەھنىگە چىقىرىپ ئۇيغۇرلارنى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرغانلىقى ھەققىدىكى بەزى سان سىپىرلار بىلەن خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى باستۇرۇش سىياسىتىنى ئاقلاشقا ئۇرۇنغان

خىتاي ۋەكىللىرى ئوتتۇرىسىدا كەسكىن مۇنازىرىلەر بولۇپ ئۆتكەن خىتاي ۋەكىللىرى بۈگۈنكى يىغىندا ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋەكىللىرى بىلەن بىر قىسىم غەرب دىپلوماتلىرىنىڭ كۈچلۈك بېسىمىغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن ئۆزلىرى تەربىيەلەپ ئېلىپ كەلگەن بىر نەپەر ئۇيغۇر ئايالنى سەھنىگە چىقارغان. Protecting and inheriting the spoken and written languages of ethnic groups is an essential part نەق مەيداندىكى ۋىدېئو كۆرۈنۈشىدىن قارىغاندا، خىتاي سەھنىگە ئېلىپ چىققان بۇ ئۇيغۇر ئايال خىتاي ئانتروپولوگىيە ۋە ئېتنوگرافىيە جەمئىيىتىنىڭ تەتقىقاتچىسى ئىمىش. بۈگۈن يەنى بىرىنچى دېكابىر كۈنى چۈشتىن بۇرۇنقى يىغىندا خىتاي ۋەكىللىرى سۆز ئېلىپ، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بېرى ئۇيغۇر رايونىغا يىگىرمە مىڭغا يېقىن تېخنىك خادىم ئەۋەتىپ يىگىرمە مىليونغا يېقىن كىشىنى كەسپىي تېخنىك ماھارىتى بىلەن تەربىيىلىگەنلىكى شۇنداقلا ئۇيغۇرلارنى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرغانلىقى ھەققىدە لاپ ئۇرغان شۇنداقلا بۇ سان سىپىرلار بىلەن خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى باستۇرۇش سىياسىتىنى ئاقلاشقا ئۇرۇنغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر كومىتېتىنىڭ دىرېكتورى زۇمرەتاي ئەركىن خانىم ئارقىدىنلا سۆزگە چىقىپ، خىتاينىڭ يالغان سۆزلەۋاتقانلىقىنى، ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن باشلاپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا يولغا قويغان ئاتالمىش تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش نامىدا ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي خەلقلەرگە قارىتا قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان. Uyghur Congress، You have the floor.

ئۇرۇنۇپ كەلگەنلىكىنى، ئۇيغۇرلارنىڭ تارىختىن بۇيان ياراتقان غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى غايىب قىلىۋېتىشكە، ئەنئەنىۋى مىللىي تۇرمۇش ئۇسۇلىنى سىستېمىلىق يوقىتىشقا كۈچەپ كەلگەنلىكىنى، مىليونلىغان ئۇيغۇرلارنى جازا لاگېرلىرىدا ياكى زاۋۇت، فابرىكىلاردا مەجبۇرىي ئەمگەك سېلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىگەن. يىغىندىن كېيىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان زۇمرەتاي خانىم خىتاي ۋەكىللىرىنىڭ چۈشتىن بۇرۇنقى يىغىندا دۇچ كەلگەن كۈچلۈك بېسىملارغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن چۈشتىن كېيىنكى يىغىندا بىر نەپەر ئۇيغۇر ئايالنى سەھنىگە ئېلىپ چىقىپ ئۇنىڭ ئېغىزى ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان زوراۋانلىقلىرىنى ئاقلاشقا ئۇرۇنغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. ئون ئالتىنچى نۆۋەتلىك ئاز سانلىق مىللەتلەر مۇنبىرىدا بۈگۈن ئەتىگەن مەن سۆز قىلدىم. بۇ جەرياندا مەن مۇشۇ خىتاي بېسىۋالغان شەرقىي تۈركىستاندا بولۇۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئاسسىمىلياتسىيە سىياسەتلىرىنى بىر قۇردىن كۆزدىن كەچۈرۈپ چىقتىم. ئەڭ مۇھىمى شۇ ئاسسىمىلياتسىيە سىياسەتلەرنىڭ ئىچىدە بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدىكى ئۇيغۇر تىلىنى يوقىتىشقا تىرىشىۋاتقان سىياسەتلەر ۋە ياكى تۇغۇتنى چەكلەش سىياسەتلەردىن تارتىپ ھەم ئۇيغۇر بالىلارنىڭ ئائىلىلىرىدىن ئايرىلىپ، خىتاي مەكتەپلىرىگە ئەۋەتىۋاتقانلىقىدىن تارتىپ بۇنى ئوتتۇرىغا قويۇپ چىقتىم. ئەمدى بۇ مۇنبەردە نۇرغۇنلىغان مىللەتلەر كېلىپ، ئۆزلىرىنىڭ داۋاسىنى مۇشۇ يەردە قىلىدۇ. بۇمۇ ئەلۋەتتە بىز ئۇيغۇرلار شەرقىي تۈركىستاندا ئاز سانلىق مىللەت ھېساب بولمايمىز، ئەمما يەنە مۇشۇ مۇنبەر ئارقىلىق مۇشۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ پۈتۈن خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئالدىدا مۇشۇ ۋەتىنىمىزدە بولۇۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقلارنى ئوتتۇرىغا قويغىلى بولىدۇ، شۇنىڭغا بۇ مۇنبەرگە ھەر يىلى قاتنىشىپ كېلىۋاتىمىز. خىتايغا قارشى ياكى بېسىلغان مىللەتلەر بولسۇن، ئاسسىمىلياتسىيە بولغان مىللەتلەر بولسۇن، ئۇنىڭ قاتارىدا ئەلۋەتتە تىبەت، موڭغۇلىيە، ئىچكى موڭغۇلىيە تەرەپتىن نۇرغۇنلىغان تەشكىلاتنىڭ ئادەملىرىمۇ سۆزلىدى. ئۇنىڭدىن سىرت يەنە خىتاي ئەلبەتتە يەنە مۇشۇ سۆزلىگەنلەرنى ھەممىسىنى بۇلار خىتاي قارشى خىتاي بۆلگۈنچىلەر دەپ ئېغىزغا ئالدى ئۇنىڭدىن سىرت يەنە خىتايمۇ ئۆزلىرىنىڭ ھۆكۈمەتنىڭ ھۆكۈمەتنىڭ قوللىغان ھۆكۈمەتتىن ئەكەلگەن خىتاي تەشكىلات ياكى يالغان تەشكىلاتلارنىمۇ ئەكىلىپ سۆزلىتىپ چۈشتىن كېيىنمۇ بىر ئۇيغۇر مەن ئۇيغۇر دەپ تۇرۇپ بىز مېنىڭ ۋەتىنىمدە بۇنداق ئىرقىي قىرغىنچىلىق دېگەن نەرسە بولمىدى، يالغان گەپلەر، بۇ پەقەت غەرب توقۇپ چىققان گەپلەر، غەربتىكى بەزى تەشكىلاتلار توقۇپ چىققان گەپلەر. شۇڭا ئىشەنمەڭلار، مەن دېگەن ئۇيغۇر، مەن ئۇيغۇرچە سۆزلىيەلەيمەن ھەم ئۇيغۇرچە تىل پۈتۈن يەردە ئىشلىتەلەيمىز دەپ يالغان تەشۋىقاتنى مۇشۇ سورۇندىمۇ قىلغان بولدى. بۈگۈنكى بۇ يىغىندا خىتاي ۋەكىللىرىنىڭ ئارقىدىنلا ئىتالىيەنىڭ ب د ت دىكى ۋەكىلى سۆز ئېلىپ، خىتاينىڭ تۈرلۈك يالغانلىرىغا رەددىيە بەرگەن. ئىتالىيە ۋەكىلى سۆزىدە خىتاينىڭ ئىتالىيەگە بەرگەن ۋەدىلىرىنىڭ بىرىنىمۇ ئورۇندىمىغانلىقىنى، خىتاي BDT كىشىلىك ھوقۇق ئەھدىنامىسىغا خىلاپلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن ئىتالىيەنىڭ بىر بەلباغ بىر يول پىلانىدىن ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلىلا چېكىنىپ چىققانلىقىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنىڭ ھېلىھەم داۋام قىلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان بۇ يىغىندا يەنە تىبەت ۋە ئىچكى موڭغۇل تەشكىلاتلىرىنىڭ ۋەكىللىرىمۇ قاتناشقان بولۇپ، ئۇلارمۇ خىتاينىڭ جىنايى پاكىتلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، BDT دىن جىددىي تەدبىر قوللىنىشنى تەلەپ قىلغان.
ئۇيغۇر ھوقۇق نازارەتچىسى تەتقىقات گۇرۇپپىسى يېقىندا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا مۈجمەل ۋە ناھەق بولغان

خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئۇيغۇر ئېلىدا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن ھەرىكىتىنى يولغا قويۇپ لاگېر سىستېمىسىنى باشلاش بىلەن بىرلىكتە ئۇيغۇرلارنىڭ ھەر ساھە ھەر قاتلاملىرىغا تەۋە كىشىلەرنى تۈرلۈك جىنايەتلەر بىلەن ئەيىبلەپ ئۇزۇن مۇددەتلىك قاماق جازالىرىغا ھۆكۈم قىلىۋاتقانلىقى كۆزەتكۈچىلەر ئالاھىدە دىققەت قىلىۋاتقان بىر نۇقتا بولۇپ كەلمەكتە يېقىندا ياش ئۇيغۇر تەتقىقاتچىلارنىڭ بىر ئارىغا كېلىشى بىلەن تەشكىللەنگەن ئۇيغۇر ھوقۇقى نازارەتچىسى ناملىق تەتقىقات گۇرۇپپىسى بۇ مەسىلە ھەققىدە مەخسۇس دوكلات ئېلان قىلغان ئۇلارنىڭ دوكلاتىدا دېيىلىشىچە ئۇيغۇرلارغا قارىتىلىۋاتقان ناھەق ئۇزۇن مۇددەتلىك قاماق جازاسى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلار ۋە رايوندىكى باشقا تۈركىي خەلقلەرگە قارشى ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ ئەڭ ھالقىلىق تەرەپلىرىنىڭ بىرى ئىكەن ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى باشلانغان بۇ يۈزلىنىش ھېلىھەم مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە داۋاملاشماقتا ئىكەن بۇ دوكلاتنى تەييارلىغان ئۇيغۇر ھوقۇقى نازارەتچىسى ناملىق تەتقىقات گۇرۇپپىسىنىڭ باش تەتقىقاتچىسى تۈركىيىدىكى ياش ئۇيغۇر زىيالىيى يالقۇن ئۇلۇغيولنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنى جازالاشتا مۈجمەل ۋە ناھەق بولغان ھەتتا نورمال ئەھۋال ئاستىدا ھېچقانداق جىنايەت تەشكىل قىلمايدىغان ئەيىبلەشلەرنى قوللانماقتا ئىكەن بىزنىڭ ئېلىپ بارغان تەتقىقاتلارغا ئاساسلانغان ۋاقىتتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مۇشۇ ئۇيغۇرلارنى تۇتقۇن قىلىشتا كۆپ ئىشلىتىلگەن ئاتالغۇلار تېررورلۇق ئاشقۇنلۇق جەمئىيەت مۇقىملىقىغا زىيان كەلتۈرۈش قاتارلىق ئۇقۇملار لېكىن بۇ ئۇقۇملارنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن قالايمىقان ئىشلىتىلگەنلىكى نورمالدا ھېچقانداق جىنايەت تەشكىل قىلمايدىغان ئىش ھەرىكەتلەرنىڭمۇ تېررورلۇق بىلەن باغلىنىپ ئۇيغۇرلارنى ئۇزۇن مۇددەتلىك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلغانلىقىنى بىز كۆرۈپ يەتتۇق دوكلاتتا دېيىلىشىچە خىتاي سوت مەھكىمىلىرى ئەيىبلەنگۈچى ئۇيغۇرنىڭ جىنايىتى ئىسپاتلانغۇچە ئۇنى ھەرگىزمۇ بىگۇناھ دەپ قارىمايدىغان بولۇپ كۆپىنچە كىشىلەر ھەتتا سوت ئېچىلمايلا جازاغا ھۆكۈم قىلىنىدىكەن بۇ تەتقىقات گۇرۇپپىسى دوكلاتىدا ئېلان قىلىنغان ستاتىستىكىلىق مەلۇماتلارغا ئاساسلىنىپ تۇرۇپ دۇنيادىكى كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان ئەڭ كۆپ قاماق جازالىرىنىڭ قەشقەر كونا شەھەر ناھىيىسىدە ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى ئۇ يەردە تەخمىنەن ھەر يىگىرمە بەش ئادەمنىڭ بىرىنىڭ تېررورلۇق جىنايىتى بىلەن تۈرمىگە تاشلانغانلىقىنى قەيت قىلغان دوكلاتتا دېيىلىشىچە بۇ كىشىلەرنىڭ ھۆكۈمگە قارشى تۇرۇش ئائىلە ئەزالىرى ۋە جۈملىدىن تاشقى دۇنيا بىلەن ئالاقە قىلىش ھوقۇقى يوق ئىكەن بۇ گۇرۇپپا تەتقىقاتلىرى ئاساسىدا يەنە ئۇيغۇر سىياسىي مەھبۇسلىرىنىڭ قويۇپ بېرىلىش ئېھتىماللىقىنىڭ خىتاي مەھبۇسلارغا سېلىشتۇرغاندا توقسان ئۈچ پىرسەنت تۆۋەن بولىدىغانلىقىنى ئۇيغۇر سىياسىي مەھبۇسلىرىنىڭ باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرگە سېلىشتۇرغاندا تۈرمىدە ئۆتۈپ كېتىش ئېھتىماللىقىنىڭمۇ توققۇز ھەسسە يۇقىرىلىقىنى بايقىغان يالقۇن ئۇلۇغيول رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە ئۇزۇن مۇددەتلىك قاماق جازالىرىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ بىر پارچىسى دەپ قاراشقا بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى ئۇزۇن مۇددەتلىك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىشىنىڭ ئەڭ مۇھىم سەۋەبلىرىنىڭ بىرسى مۇشۇ ئۇزۇن مۇددەتلىك قاماق جازالىرىنى ئۇيغۇرلارنى كونترول قىلىش تەھدىت قىلىش ۋە ئۇلارنى باشقۇرۇش يەنى ھازىر يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئىرقىنچىلىق سىياسىتىنىڭ بىر پارچىسى سۈپىتىدە كۆرگەنلىكىدىن شۇڭلاشقا بۇ يەردە تۇتقۇن قىلىنغان بەزى ئۇيغۇرلار قايتىدىن تەربىيىلەش لاگېرلىرىدىن تۈرمىلەرگە يۆتكەلگەنلەر بەزىلىرى بولسا ھېچقانداق گۇناھى يوق تۇرۇپ ئاباي دەپ ئۆتكەن بىر قىسىم ئاتالغۇلار ياكى بىر قىسىم خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن جىنايەتلەشتۈرۈلگەن قىلمىشلارنى تۇتقا قىلىپ تۇرۇپ قايتىدىن شۇ ئۇزۇن مۇددەتلىك قاماققا ھۆكۈم قىلغانلار بىزنىڭ تەتقىقاتلارغا ئاساسلانغان ۋاقىتتا مۇشۇ ئۇزۇن مۇددەتلىك قاماق جازالىرىمۇ خىتاينىڭ ھازىر رايونىمىزدا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرىنىڭ بىر پارچىسى دەپ قاراشقا بولىدۇ
بۇ دوكلاتتا تۇتقۇندىكى دوكتور راھىلە داۋۇت پروفېسسور ئىلھام توختى يالقۇن روزى گۈلشەن ئابباس ئەكبەر ئەسەت ئابلاجان ئايۇپ ئابدۇخەبەر مۇھەممەد قاتارلىقلارنىڭ دېلولىرى يۇقىرىدا كۆرسىتىلگەن ئۇزۇن مۇددەتلىك جازالارغا ئۆرنەك كۆرسىتىلگەن بولۇپ ئۇلار ئاساسەن بۆلگۈنچىلىك مىللىي ئۆچمەنلىك ئاشقۇنلۇق جەمئىيەت تەرتىپىنى بۇزۇش دېگەندەك ئەيىبلەشلەر بىلەن ئايرىم ئايرىم ھالدا ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسىدىن تارتىپ ئاز دېگەندە ئون بەش يىللىققىچە قاماق جازالىرىغا ھۆكۈم قىلىنغان. بىزنىڭ دوكلاتتا ئالاھىدە يورۇتۇلغان شەخسلەرنىڭ كۆپىنچىسى ھەر قايسى ساھەلەردە ئۆزلىرىنىڭ نورمال خىزمىتىنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقان لېكىن خىتاي تەرىپىدىن جىنايەتچى دەپ قارىلىپ ئۇزۇن مۇددەتلىك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلار بۇلارنىڭ ھەر قايسى ساھەلەردە ئىكەنلىكى ئوخشىمىغان مەزگىللەردە ئوخشىمىغان ۋاقىتلاردا تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنى يورۇتۇپ بېرىشكە تىرىشتۇق يەنە بىرسى خەلقئارالىق مەتبۇئاتلاردا ۋە خەلقئارالىق ئورگانلار تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغان دوكلاتلاردا كۆپلىگەن ئىسمى تىلغا ئېلىنغان شەخسلەرنى ئۇ يەرگە قويۇشنى توغرا تاپتۇق چۈنكى دىققەت قىلغان بولسىڭىز بىز ئىشلىگەن ئىنفوگرافىكدا بۇ ئىسىملارنى گۇگىللاپ بېقىڭ دەيدىغان بىر قىسىم بار شۇڭلاشقا مۇشۇ بىزنىڭ دوكلاتىمىزنى كۆرۈپ ئۇيغۇرلار ھەققىدە كۆپ مەلۇماتقا ئىگە ئەمەس لېكىن يا بۇ ئىنسانلار نېمە ئۈچۈن مۇشۇنداق ئۇزۇن مۇددەتلىك قاماق جازاسى ئاغاندۇ دەيدىغان بىر سوئال پەيدا بولغان ئىنسانلارنىڭ ئاشۇ ئىسىملارنى گۇگىلدا ئىزدەپ ئۇلارنىڭ ھەققىدە يېزىلغان دوكلاتلار ۋە ئېلان قىلىنغان ماقالىلەرنى ئوقۇپ چىقىشىنى ئۈمىد قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن مۇشۇ ئىسىملار تاللاندى ھەم بۇلارنىڭ ھەممىسى ھەر خىل ساھەدىكى ئىنسانلار بەزىلىرى ئالىي مەكتەپتە پروفېسسور بەزىلىرى ناخشىچى بەزىلىرى يازغۇچى بەزىلىرى بولسا تىجارەتچى دېگەنگە ئوخشاش مۇشۇ مۇشۇ جەھەتلەردىن ئويلىشىپ تۇرۇپ ئاشۇ ئىسىملارنى ۋەكىل خاراكتېرلىك قىلىپ تاللىغان ئىدۇق يالقۇن ئۇلۇغيول ئۇيغۇرلارنىڭ ھەر ساھەدىكى زاتلىرى ئارىسىدىن تاللانغان بۇ كىشىلەر ئۇچرىغان ئېغىر جازالارنىڭ ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ناھەق مۇجمەل ئەيىبلەشلەرنىڭ نامايەندىسى بولالايدىغانلىقىنى ئېيتتى دوكلاتتا دېيىلىشىچە ئۇيغۇر ئېلىدا يولغا قويۇلغان بۇ كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن ۋە ئۇزۇن مۇددەتلىك قاماق جازالىرىنىڭ كۆپىيىپ كېتىشى ئائىلىلەرگە جەمئىيەتكە ناھايىتى زور روھىي بېسىم ئىقتىسادىي بېسىم ۋە جەمئىيەتنىڭ داۋالغۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقارماقتا ئىكەن ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇنداق جازالار ياشلاردىن تارتىپ ياشانغانلارغىچە بولغان ئوخشىمىغان ياش گۇرۇپپىلىرىدا بىردەك مەۋجۇت بولغانلىقتىن تۇتۇپ تۇرۇش سىياسىتىنى مەلۇم ياش گۇرۇپپىلارغا قارىتىلغان دېگەن قاراشمۇ ئەمەلدىن قالغانىكەن يالقۇن ئۇلۇيولنىڭ دېيىشىچە ئۇيغۇر رايونىدىكى ئەدلىيە سىستېمىسىدىكى ئوچۇق ئاشكارا بولماسلىق ئادىل سوت تەرتىبى بولماسلىق كىچىك ياكى مۈجمەل ئەيىبلەشلەرنى جىنايەتلەشتۈرۈش ۋە ئۇنىڭدىن كەپچىقىۋاتقان ئاقىۋەتلەر ئۇيغۇرلارنىڭ كۈچلۈك ئەندىشىسىنى قوزغاۋاتقان مەسىلە ئىكەن شۇڭا ئۇلار تۈرلۈك مەنبەلەردىن پايدىلىنىپ

تۈمەن كىشىلىك شىنجاڭ ھېكايىسىنى سۆزلەش ئورتاقلىشىش يىغىنى ئېچىلغان ۋە بۇ يىغىنغا خىتاي مەدەنىيەت مىنىستىرلىكىنىڭ سابىق مىنىستىرى بۇرۇن ئۇيغۇر دىيارىدا ئون ئالتە يىل ياشىغان داڭلىق يازغۇچى ۋاڭ مېڭمۇ تەكلىپ بىلەن قاتناشقان ئۇنداقتا خىتاي يازغۇچى ۋاڭ مېڭنىڭ ئۇيغۇر دىيارىغا بولغان چوڭقۇر سۆيگۈسى زادى قانچىلىك ئۇيغۇرلارنىڭ بۈگۈنكى ئېچىنىشلىق قىسمەتلىرىگە ئۇ قانداق ئىنكاستا بولۇۋاتىدۇ تۆۋەندە ئوبزورچىمىز نەۋباھارنىڭ بۇ ھەقتە يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە ئوبزورى دىققىتىڭلاردا بولغاي. ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولۇپ، رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ. يېقىندا خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن بىر قىسىم مەدەنىيەت ساھەسىدىكى داڭلىق زىيالىيلار، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى ۋارىسلىرى، تور سۇپىسى رىياسەتچىلىرى، ۋە شىنجاڭغا ياردەم بېرىش خادىملىرى قاتارلىق جەمئىيەتنىڭ ئوخشىمىغان قاتلاملىرىدىن كەلگەن كىشىلەردىن تەركىب تاپقان تۈمەن كىشىلىك شىنجاڭ ھېكايىسىنى سۆزلەش ئورتاقلىشىش يىغىنى بېيجىڭدا ئېچىلغان. كۆزەتكۈچىلەر مەزكۇر يىغىننىڭ ماھىيىتى ھەققىدە ئۆز كۆز قاراشلىرىنى بىلدۈرۈپ، بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆز جىنايىي قىلمىشلىرىنى ئاقلاش ئۈچۈن شۇنداقلا خىتاي خەلقى ۋە چەت ئەللىكلەرنى ئۇيغۇر ئېلىدا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يوق دېگەن سەپسەتىسىگە ئىشەندۈرۈش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان سىياسىي تەشۋىقات دەپ قارىماقتا. ئىگىلىنىشىچە، مەزكۇر يىغىنغا خىتاي مەدەنىيەت مىنىستىرلىقىنىڭ سابىق مىنىستىرى، داڭلىق يازغۇچى ۋاڭ مېڭمۇ تەكلىپ بىلەن قاتناشقان ئىكەن. ۋاڭ مېڭنىڭ يەر شارى تورى مۇخبىرى بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىگە قاراشلىق باشقا ئورگان تور بەتلىرىدىكى خەۋەرلەردىن ئىگىلىشىمىزچە ئۇ بېيجىڭدىكى يىغىندا قىلغان سۆزىدە شىنجاڭ ھازىر ئىشلەپچىقىرىش كۈچى مەدەنىيەت ۋە مائارىپ جەھەتتە بارغانسېرى تەرەققىي قىلماقتا دېگەندىن باشقا يەنە ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىغا چوڭقۇر سۆيگۈسى بارلىقىنى شىنجاڭلىقلارنىڭ ئۈمىدۋار جۇشقۇن خەلق ئىكەنلىكىنىمۇ تەكىتلىگەن ئۇنداقتا خىتاي يازغۇچى ۋاڭ مىڭنىڭ ئۇيغۇر دىيارىغا بولغان چوڭقۇر سۆيگۈسى زادى قانچىلىك ئۆز دەۋرىدە ئون ئالتە يىلدەك ئۇيغۇر خەلقى ئارىسىدا ياشىغان شۇنداقلا ئۇيغۇرلارنىڭ ئاش تۇزىنى يېگەن ۋاڭ مىڭ بىر يازغۇچى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ بۈگۈنكى ئېچىنىشلىق قىسمەتلىرىگە قانداق ئىنكاستا بولۇۋاتىدۇ بۇنىڭ ئۈچۈن ئالدى بىلەن ۋاڭ مىڭنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى كەچمىشلىرىگە قاراپ چىقىشقا توغرا كېلىدۇ ئەلۋەتتە. ۋاڭ مىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللاردا ياشىسۇن ياشلىق ناملىق رومانى بىلەن خىتاي ئىچىگە تونۇلغان ياش يازغۇچىلارنىڭ بىرى. ئۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللارنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدا ئېلان قىلغان تەشكىلات بۆلۈمىگە كەلگەن ياش ناملىق ھېكايىسىدە خىتاينىڭ پارتىيە ۋە ھۆكۈمەت ئورگانلىرىدىكى بيۇروكراتلىقنى ۋە شەكىلۋازلىقنى تەنقىد قىلغانلىقى ئۈچۈن ئوڭچى قالپىقى كىيدۈرۈلۈپ خىتاي پايتەختى بېيجىڭدىن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىغا سۈرگۈن قىلىنغان ئۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئۈچىنچى يىلىدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلغىچە بولغان ئون ئالتە يىل جەريانىدا ئۇيغۇر دىيارىدا ياشىغان بولۇپمۇ ئۇنىڭ غۇلجا بايانداي يېزىسىدىكى ئۇيغۇر دېھقانلىرى ئارىسىدا ئۆتكۈزگەن بىر قانچە يىللىق ھاياتى ئۇنىڭ كېيىنكى مەزگىللەردە ئېلان قىلغان ھېكايە پوۋېستلىرىدىن ئورۇن ئالغان ۋاڭ مىڭنىڭ خاتىرىلىرىگە قارىغاندا ئۇ ئوڭچى قالپىقى كىيىپ غۇلجىدىكى ئۇيغۇر دېھقانلىرى ئارىسىغا ئەمگەك بىلەن ئۆزگەرتىشكە چۈشۈرۈلگەندە قەلەم تۇتۇپ كۆنگەن بۇ خىتاي زىيالىيسى ئۈچۈن كەتمەن تۇتۇش ئىنتايىن قىيىن كەلگەن سىياسىي ھوقۇقىدىن مەھرۇم بولۇپ، يېزا ئەمگىكىگە سېلىنغان ۋاڭ مىڭ غۇلجا يېزىلىرىغا يېڭى بارغان ۋاقىتلىرىدا ئىنتايىن قىينالغان. ھالبۇكى، ئۇ ھەر قېتىم تېڭىرقاش، ئۈمىدسىزلىنىش ۋە گاڭگىراشقا ئوخشاش مۇرەككەپ روھىي ھالەتلەرگە دۇچ كەلگىنىدە، خۇشچاقچاق، يۇمۇرىستىك تۇيغۇغا باي ئۇيغۇر دېھقانلىرى ئۇنىڭغا مەدەت ۋە ئىلھام بەرگەن، ئۇنى ئۆز قوينىغا ئالغان. شۇنداقلا ئۇنىڭغا ئىنسانلىق مېھىر-مۇھەببەت ھېس قىلدۇرغان. ئىستىقبالىدىن ئۈمىدسىزلىنىپ، چۈشكۈنلۈككە گىرىپتار بولغان ياش خىتاي يازغۇچىسى ۋاڭ مىڭ ئاق كۆڭۈل، مېھرىبان ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ تەسىرىدە ھاياتقا يەنە ئۈمىد بىلەن قاراشقا باشلىغان. ۋاڭ مىڭ سۈرگۈندىكى كۈنلىرىدە غۇلجىدىكى ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ چوڭقۇر مېھىر مۇھەببىتىگە ئېرىشكەچكە، ئۇنىڭدا ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزگىچە مەدەنىيىتى ۋە تۇرمۇش ئۇسۇلىغا نىسبەتەن قىزىقىش قوزغالغان. ئۇ شۇ يىللاردا ئۇيغۇر دېھقانلىرى بىلەن بىللە ياشاپ، ئۇيغۇر تىلىنى ئۆگەنگەن. ئۇ خاتىرىسىدە ھەتتا شۇ يىللاردا ئۆزىنىڭ بىر قىسىم ئەسەرلىرىنى ئۇيغۇر تىلى بىلەن يېزىشنى مەشىق قىلغانلىقىنىمۇ تىلغا ئالغان. مەدەنىيەت ئىنقىلابى ئاخىرلاشقاندىن كېيىن، ۋاڭ مىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلى ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئون ئالتە يىللىق سۈرگۈنلۈك ھاياتىنى ئاخىرلاشتۇرۇپ، بېيجىڭغا قايتقان. ئۇ شۇنىڭدىن كېيىن يازغان بەزى ئەسەرلىرىدە ئۇيغۇرلار ھاياتىنى تېما قىلغان غۇلجا يېزىلىرىدىكى ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ ئىجتىمائىي ھاياتى مۇھەببەت كەچۈرمىشلىرى ۋە يۇمرىستىك ھېس تۇيغۇلىرىنى ئەكس ئەتتۈرگەن ھەتتا غۇلجىنى ئىككىنچى ئانا يۇرتۇم دەپ تەسۋىرلىگەن بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەنىنچى يىللاردا ۋاڭ مىڭ ئۆزىنىڭ يېڭى ئۇسلۇبتا يازغان ئاڭ ئېقىمىدىكى ھېكايىچىلىقى بىلەن خىتاي ئەدەبىياتىنىڭ پېشىۋالىرىدىن بىرىگە ئايلانغان ئۇنىڭ غۇلجىدىكى كەچۈرمىشلىرى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ئىجتىمائىي ھاياتى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن بۇ يەرنىڭ مەنزىرىسى ناملىق رومانى خىتايدىكى ئەڭ چوڭ ئەدەبىيات مۇكاپاتى بولغان ماۋدۇن ئەدەبىيات مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن. بۇ ئەسەر ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلدىن باشلاپ تېلېۋىزىيە فىلىمى قىلىپ ئىشلەش ئۈچۈن سۈرەتكە ئېلىنىشقا باشلىغان. ۋاڭ مىڭنىڭ ئەدەبىيات ساھەسىدىكى ئۇتۇقلىرى كېيىنچە ئۇنى خىتايدىكى مەشھۇر ئەربابقا ئايلاندۇرغان. بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەنىنچى يىللارنىڭ ئاخىرىدا ئۇ خىتاي مەدەنىيەت مىنىستىرلىقىنىڭ مىنىستىرى بولغان ھالبۇكى بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىلدىكى تيەنئەنمېن ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىدىن كېيىن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇنى ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىگە ھېسداشلىق قىلغان دەپ قاراپ مەدەنىيەت مىنىستىرلىق ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشلىغان ۋاڭ مىڭ داڭلىق خىتاي يازغۇچىسى لۇ شۈندىن قالسىلا ئەسەرلىرى ئۇيغۇر تىلىغا ئەڭ كۆپ تەرجىمە قىلىنغان خىتاي يازغۇچى دەپ قارىلىپ كەلگەن ئۇنىڭ بىر قىسىم ئەسەرلىرىدە ئۇيغۇرلار ھاياتىنى ئەكس ئەتتۈرۈشى، ھەتتا كېيىنكى ۋاقىتلارغىچە ئۇيغۇر يازغۇچىلىرى بىلەن قويۇق شەخسىي مۇناسىۋىتىنى ساقلاپ كېلىشى ئۇنى ئۇيغۇرلار ئارىسىدا چوڭقۇر ھۆرمەتكە سازاۋەر قىلغان. ئىلگىرى ۋاڭ مىڭ بىلەن دوستلۇق ئورناتقان، سۆھبەتتە بولغان بىر قىسىم ئۇيغۇر ئەدىبلىرى ئۇنىڭ ئەسەرلىرى ۋە كىشىلىكى ھەققىدە يازغان ئوبزور ۋە ماقالىلىرىدە ۋاڭ مىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ تۇرمۇشى، ئۆرپ-ئادىتى، شۇنداقلا روھىي دۇنياسىنى ئىنچىكە، سەمىمىي ۋە چوڭقۇر يورۇتۇپ بەرگەن بىردىنبىر خىتاي يازغۇچى دېگەندەك باھالارنىمۇ بەرگەن. ۋاڭ مىڭنىڭ ئۆزىمۇ ئۇيغۇر دىيارىدىن ئايرىلىپ بېيجىڭغا كەتكەندىن كېيىنمۇ ئۆزىگە قوينىنى ئاچقان ئۇيغۇر دېھقانلىرىنى ۋە ئۇيغۇر خەلقىنى مەڭگۈ ئۇنتۇمايدىغانلىقىنى ئېغىزىدىن چۈشۈرمىگەن. ھالبۇكى مۇشۇنداق تەسىرلىك ۋەدىلەرنى بەرگەن داڭلىق خىتاي يازغۇچىسى ۋاڭ مىڭ كېيىنكى ۋاقىتلاردا ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىغا ئېغىر سىياسىي كۈلپەتلەر كەلگەندە ئوتتۇرىغا چىقالىدىمۇ؟ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ھەق گەپ قىلالىدىمۇ؟ ياكى ھېچ بولمىغاندا شەخسىي نامىدىن بايانات بېرىپ، ئۆزى بىر مەھەل مەھلىيا بولغان ئۇيغۇر خەلقىنىڭ رەزىل كۈچ ئەمەسلىكىنى، ئۇلارنىڭ باي ۋە قەدىمىي مەدەنىيەتكە ئىگە بىر مىللەت ئىكەنلىكىنى، مۇشۇنداق بىر خەلقنى جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتىن يوقىتىشنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت بولىدىغانلىقىنى سۆزلىيەلىدىمۇ؟ بۇ سوئاللارنىڭ جاۋابى بىزنى ھەقىقەتەنمۇ ئۈمىدسىزلەندۈرىدۇ ۋە ئازابلايدۇ. بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلى غۇلجا بەشىنچى فېۋرال قىرغىنچىلىقى يۈز بېرىپ، مىڭلىغان ئۇيغۇر ياشلىرى تۇتقۇن قىلىنغاندا، ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلدىكى ئۈرۈمچى بەشىنچى ئىيۇل قىرغىنچىلىقىدا سان ساناقسىز ئۇيغۇر ياشلىرى غايىپ قىلىۋېتىلگەندە ئۇيغۇرلار پۈتكۈل مىللەت گەۋدىسى بىلەن تېررورچى ئۈچ خىل رەزىل كۈچ ئاشقۇن دېگەن قالپاقلار بىلەن خىتاينىڭ زەربە بېرىش نىشانىغا ئايلانغاندا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان مىليونلىغان ئۇيغۇرلار تۇتقۇن قىلىنىپ يىغىۋېلىش لاگېرلىرىغا قامالغىنىدا ئەڭ قىيىن كۈنلىرىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئاش-تۇزىنى يېگەن، ئۇيغۇرلاردىن ھاياتقا بولغان ئۈمىدۋارلىقنى ئۆگەنگەن داڭلىق خىتاي يازغۇچىسى ۋاڭ مىڭ سۈكۈت يولىنى تاللىۋالدى. ھېچقاچان ئوتتۇرىغا چىقىپ ئۇيغۇرلار ھەققىدە بىر ئېغىز ھەق گەپ قىلمىدى. ھەتتا ئۇيغۇرلارنى قارىلاپ خىتاينىڭ دۆلەت مەنپەئەتىنى ياقلايدىغان باياناتلاردا بولدى. ئەينى ۋاقىتتا ئوبزورچى رەخىم قاسىم، ۋاڭ مىڭ ئۇيغۇر دېھقانلارنىڭ تۇرمۇشىنى يېزىش بىلەن شۆھرەت قازاندى دەپ باھا بەرگەن ئىدى. ھالبۇكى، ۋاڭ مىڭنىڭ ئەسەرلىرىگە جان كىرگۈزگەن ئاشۇ ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ بۈگۈنكى رېئاللىقتىكى قىسمەتلىرى تراگېدىيەلەرگە تولغان ئىدى. ئۆز دەۋرىدە ئۇنىڭغا ئىلھام بۇلىقى بولغان ئۇيغۇر يېزىلىرى بۈگۈنكى كۈندە خىتاي كۆچمەنلىرىنىڭ يېڭى ماكانىغا ئايلانغان. ئۇيغۇر دېھقانلارنىڭ يەرلىرى تارتىۋېلىنىپ، تۇغۇلۇپ ئۆسكەن ماكانلىرىدىن قوغلانغان. قۇل ئەمگەككە سېلىنىپ، تارىختا مىسلى كۆرۈلمىگەن ۋەھشىيلىكلەرگە دۇچ كەلگەن ئىدى. ۋاڭ مىڭ ئۆز ئەسەرلىرىدە مۇھەببەت بىلەن تەسۋىرلىگەن ۋاپادار ئۇيغۇر قىز-ئاياللىرىنىڭ ئارزۇلىرى ئاللىقاچان تۇنجۇقۇپ، ئەرزان ئەمگەك كۈچى قاتارىدا خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىگە ھەيدەلگەن. سەۋەبسىز تۈرمىلەرگە تاشلانغان ياكى خىتاي كۆچمەنلىرىنىڭ خالىغانچە ئاياغ ئاستى قىلىشىدەك ئېچىنىشلىق تەقدىرگە دۇچ كەلگەن ئىدى. ۋاڭ مىڭ يەنە ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنى خىتاي جەمئىيىتىگە تونۇشتۇرۇشتا كۆرۈكلۈك رول ئويناپ كەلگەن يازغۇچى دەپ قارالغان ئىدى. ۋاڭ مىڭنىڭ ئۇيغۇرلار تېما قىلىنغان ئەسەرلىرىدىن باشقا يەنە ئۇيغۇر شائىرلىرىدىن تېيىپجان ئېليوپ ۋە ئابدۇكېرىم خوجىلارغا ئاتاپ يازغان مەرسىيەلىرى، ئەسلىمىلىرى، ئۇنىڭ ئۇيغۇر ئەدەبىياتى ۋە مەدەنىيىتىگە بولغان چوڭقۇر ھېسسىياتىنىمۇ ئەكس ئەتتۈرىدۇ دەپ قارالغان ئىدى. ئۇ ئۆز دەۋرىدە قاپقارا قوي كۆزلىگۈم قاتارلىق ئۇيغۇر خەلق ناخشىلىرى يۈرەك تارىمنى چېكىدۇ دېگەن ئىدى. ھالبۇكى بۈگۈن قاپقارا قوي كۆزلىگۈم قاتارلىق ئۇيغۇر خەلق ناخشىلىرى ئېيتىلىدىغان ئۇيغۇر مەشرەپلىرى يوق قىلىنغاندا. ۋاڭ مىڭ يەنە سۈكۈت قىلدى. ئۇ ئۇيغۇر تىلى ناملىق ماقالىسىدە كېچىدە ئويغىنىپ ھاجەتكە چىققىنىمدا ئۇيغۇر تىلىنى ئۇنتۇپ قالماسلىق ئۈچۈن كۆزۈمگە ئۇچرىغان نەرسىلەرنى ئۇيغۇرچە دېيىشكە تىرىشاتتىم دەپ يازغان ئىدى ھالبۇكى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر تىلىنى مائارىپ ئاخبارات ئىجادىيەت ۋە ھۆكۈمەت ئورۇنلىرىدا ئىشلىتىشنى چەكلىگەندە ئۇيغۇر تىلىدا يارىتىلغان نەچچە مىڭ يىللىق شانلىق مەدەنىيەتنى ۋەيران قىلىۋاتقاندا ۋاڭ مېڭ يەنە ئەڭ تۆۋەن ئىنسانىي ۋىجدانى بىلەن ئوتتۇرىغا چىقىپ، بىر ئېغىز گەپ قىلمىدى. ئۇيغۇرلاردا تۇزىنى يەپ، تۇزلۇقىنى چېقىش دەيدىغان ئىدىيوم بار. بۇ ئىدىيوم باشقىلارنىڭ ياردىمىگە ئېرىشكەن، ئەمما كېيىن ئۇنىڭغا خىيانەت قىلغان ئەھۋاللارغا تەتبىقلىنىدۇ. ۋاڭ مېڭنىڭ مەيدانىدىن ئېلىپ ئېيتساق، ئۇنىڭ بېيجىڭدا تۈمەن كىشىلىك شىنجاڭ ھېكايىسىنى سۆزلەش يىغىنىغا تەكلىپ قىلىنىشى خىتاي دائىرىلىرىنىڭ بۇيرۇقى بىلەن ئورۇنلاشتۇرۇلغان دېسەكمۇ، ۋاڭ مېڭ بۇ يىغىنغا بارماسلىقنى تاللىسا بولاتتى. ئۇيغۇرلارنىڭ تۇرمۇشى بەخت ئىچىدە ئۆتۈۋاتىدۇ دېگەندىن كۆرە سۈكۈت قىلغىنى ئەۋزەل ئىدى. تەتقىقاتچى دەررېن بايلېرمۇ يازغۇچى ۋاڭ مېڭنىڭ ئۆز ئەسەرلىرىدە ئۇيغۇر خەلقىنىڭ تۇرمۇشىنى چىنلىق بىلەن ئەكس ئەتتۈرگەنلىكىنى ئىنكار قىلمايدۇ. ئەمما ئۇ يازغۇچى ۋاڭ مېڭنىڭ ئۇستىلىق بىلەن بۇ خىل سەھنىدىن پايدىلىنىپ خىتاي مەدەنىيىتىنى تونۇشتۇرۇشنىڭ تەشەببۇسچىسىغا ئايلانغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ. دېمەك، خىتاي يازغۇچى ۋاڭ مېڭ بېشىغا كۈن چۈشكەندە ئۇنىڭغا سەمىمىي قەلبىنى ئاچقان ۋە ئەقىدىسىنى بەرگەن ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مەنپەئەتى بىلەن خىتاي دۆلىتىنىڭ مەنپەئەتى ئارىسىدىكى توقۇنۇشتا يەنىلا خىتاينىڭ دۆلەت مەنپەئەتىنى تاللىغان. ئۇنىڭ تۈمەن كىشىلىك شىنجاڭ ھېكايىسىنى سۆزلەش تەشۋىقات يىغىنىغا قاتنىشىپ، خىتاينىڭ مەيدانىدا سۆز قىلىشى، تېگى تەكتىدىن ئالغاندا ئۇنىڭ ئۇيغۇرلارغا بولغان چوڭقۇر سۆيگۈسىنىڭ ئەمەلىيەتتە ھېچقاچان خىتاي سۆيگۈسىدىن ئۈستۈن ئەمەسلىكىنى كۆرسىتىپ بەرگەن. خىتاي تارىخىغا قارايدىغان بولساق، خەن سۇلالىسى دەۋرىدە ئاتالمىش غەربىي رايونغا كەلگەن جاڭ چيەن ھۇنلارنىڭ تۇتقۇنىغا چۈشۈپ قالغاندا، يەرلىكلەردىن بىر ئايالغا ئۆيلىنىپ، ئۇيسۇنلارنىڭ ياردىمىگە ئېرىشكەن. شۇنداقلا ئۇلارنىڭ ئاش-تۇزىنى يەپ، ئاخىرىدا ھايات پېتى خەن پايتەختى چاڭئەنگە قايتىپ بارالىغان. بۈگۈنكى كۈندە خىتاي تارىخچىلىرى جاڭ چيەننىڭ ئاتالمىش غەربىي رايونغا كەلگەنلىكىنى خىتاينىڭ ئەزەلدىن شىنجاڭنى ئىدارە قىلىپ كەلگەنلىكىنىڭ بىر بەلگىسى قىلىپ كۆرسەتمەكتە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي قانۇن كومىتېتىنىڭ سابىق سېكرېتارى جۇ خەيلۈن خىتاي كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭ ئىشخانىسىنىڭ سابىق باشلىقى شى داگاڭ قاتارلىق يۇقىرى دەرىجىلىك خىتاي ئەمەلدارلىرىمۇ ئۆز دەۋرىدە ئۇيغۇرلار ئارىسىدا ياشاپ ئۇيغۇرلارنىڭ ئاش تۇزىنى يېگەن، ئۇيغۇر تىلىنى پۇختا ئۆگەنگەن خىتايلار ئىدى. ھالبۇكى، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىدا ئېلىپ بېرىلغان زور تۇتقۇن ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقتا ئۇلارنىڭ ھەر ئىككىسى شى جىنپىڭنىڭ قىلچىمۇ رەھىم قىلماسلىق سىياسىتىنى ئىجرا قىلغان رەھىمسىز ئىجراچىلارغا ئايلاندى. دەرۋەقە، داڭلىق خىتاي يازغۇچىسى ۋاڭ مىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىجرا قىلغان ئەمەلدارلاردىن ئەمەس. ئەمما ئۇيغۇرلارنىڭ ئاش- تۇزىنى يېگەن بۇ داڭلىق خىتاي يازغۇچىسىنىڭ ھەل قىلغۇچ ۋاقىتلاردا ھەق تەرەپتە تۇرماسلىقى ياكى سۈكۈتنى تاللىشى، ھەتتا خىتاينىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن سۆز قىلىشى ئۇنى جۇخەيلۈن ياكى شىداگاڭ قاتارلىق ئۇيغۇر تىلىنى بىلىدىغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىجراچىلىرىدىن پەرقلەندۈرۈشكە يېتەرلىكمۇ؟